خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى مۇشۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكىنى زىيارەت قىلىدىكەن ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋىتى ناچارلىشىپ بۈگۈنگە كەلگەندە ئامېرىكا پرېزىدېنتى جوۋ بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۇچرىشىشى تېخى رەسمىيلەشمىگەن بولسىمۇ ۋاڭ يىنىڭ بۇ قېتىم ئامېرىكىغا كەلمەكچى بولۇشى ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ئۇچرىشىشىغا ئاساس سېلىش ئۈچۈن دەپ پەرەز قىلىنماقتا ئىكەن بۇ يىلدىن باشلاپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن كىلىمات ئەلچىسى جون كېررى مالىيە مىنىستىرى جېنېت يېلېن ۋە سودا مىنىستىرى جىنا رايموندىنى خىتايغا ئەۋەتىپ سودا تېخنىكا ھەربىي ئىشلار ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدىكى زىددىيەتنى ھەل قىلماقچى بولغان بولسىمۇ كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرگە ئېرىشەلمىگەنىدى ئەمما بۇ خەۋەردە بىلدۈرۈلۈشىچە ۋاڭ يىنىڭ بۇ قېتىم ئامېرىكىغا كەلمەكچى بولۇشى ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنىڭ ئارقا ئارقىدىن خىتايغا بېرىشىنىڭ بىر نەتىجىسى ھېسابلىنىدىكەن ئەگەر خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا سان فرانسىسكودا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاسىيا ئىقتىسادىي ھەمكارلىقى تەشكىلاتى يىغىنىغا كەلسە ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشى مۇمكىن ئىكەن رادىيومىز ئىنگلىزچە بۆلۈمىنىڭ ئۈچىنچى ئۆكتەبىر كۈنى خەۋەر قىلىشىچە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتا ئەزالىرى ئۆمىكى كېلەر ھەپتە خىتاينى زىيارەت قىلىپ شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشمەكچى ئىكەن ئۇلارنىڭ مەقسىتى ئامېرىكىنىڭ بۇ دۆلەتتىكى ئىقتىسادىي ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەنپەئەتىنى قوغداش ئىكەن ھالبۇكى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن سوقۇشماسلىق خىتايدىن تامامەن ئايرىلماسلىق سىياسىتىنى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئاكتىپ يېقىنلىشىشىنى تەنقىدلەپ كەلگەن بولۇپ ئاۋام پالاتاسى ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى بۇ جەھەتتە كەسكىن ئىپادە بىلدۈرگەن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە قاماپ ھەم قىيناپ ئارقىدىن ئۇلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقىنى تەيۋەن مەسىلىسىدە ئامېرىكىغا كۆرەڭلىك قىلىۋاتقانلىقىنى ئەيىبلەپ كەلگەن ئىدى ئىككىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئاخبارات تورى بولغان تۆپىلىكتە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاينىڭ لوببىچىلىق ھەرىكىتىگە خاتىمە بېرىشى كېرەك ناملىق بىر ماقالە بېرىلگەن ماقالىدە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشلىرى چەت ئەلدىكى جاسۇسلۇق پائالىيەتلىرىگە زەربە بېرىۋاتقان ئامېرىكىنىڭ بۇنىڭ بىلەن قانائەتلەنمەي خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك سىڭىپ كىرىش يەنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ۋە ھۆكۈمەتكە تەسىر كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشلىرىنى ۋاقتىدا بايقاپ ئۇنىڭغا ئەجەللىك زەربە بېرىشى كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە كوممۇنىست خىتاي ئامېرىكىدىكى جۇمھۇرىيەتچىلەردىن ۋە دېموكراتلاردىن بولغان سابىق دۆلەت مەجلىس ئەزالىرىدىن بەزىلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىگە پايدىلىق سىياسەت تۈزۈش ياكى خىتاي شىركەتلىرىنى قوللاشقا جەلپ قىلغان بولۇپ ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھىمايىسىدىكى ھېكوېژېن شىركىتىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنغان شۇنداقتىمۇ بۇ شىركەت خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى تەقىب نازارەت ئاستىغا ئېلىشىغا شېرىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن چەكلەنگەن بۇ ماقالىدە ئۆزىنىڭ سىياسىي ئورنى ۋە قابىلىيىتىنى كوممۇنىست خىتاينى قوغداشقا سەرپ قىلغۇچى ھەم ئۇنىڭدىن مەنپەئەت ئېلىشقا قىزىققۇچى ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى قاتتىق تەنقىدلەنگەن خىتاينىڭ دۆلەت مەنپەئەتىنى ئەمەس ئامېرىكىنىڭ قىممەت قارىشىنى قوغداش تەكىتلىنىپ مۇنداق دېيىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارا تىنچلىق ۋە تەرەققىياتقا ئېغىر تەھدىت پەيدا قىلدى دىنىي ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇققا بۇزغۇنچىلىق قىلدى بىز ئامېرىكىلىقلار پۈتۈن دۇنيا ۋە باشقا دۆلەتلەرگە ئۈلگە بولۇپ بۇ ھوقۇقلارنى قوغدىشىمىز كېرەك خىتاينى قوللايدىغان بۇنداق نومۇسسىزلىق ۋە خىيانەتلەرنى چوقۇم توختىتىش كېرەك بۇ مەسىلە ھەر ئىككى پارتىيىنىڭ مەسىلىسى ۋە بۇ ئىككى پارتىيە بۇنى ھەل قىلىش لايىھىسىنى ئوتتۇرغا قويۇشى كېرەك ئەمەلىيەتتە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاينىڭ لوببىچىلىق ھەرىكىتىگە دىققەت قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىككى پارتىيىنىڭ بەزى ئەزالىرى بىرلىككە كېلىپ چەت ئەلنىڭ لوببىچىلىق ھەرىكىتىنى ئاشكارىلاش قانۇن لايىھىسىنى تونۇشتۇرغان بولۇپ بۇ قانۇن لايىھىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى تۈزۈلگەن لوببىچىلىقنى ئاشكارىلاش قانۇنىنىڭ كېڭەيتىلگەن نۇسخىسى ھېسابلىنىدىكەن ئەمما ماقالىدە تەكىتلىنىشىچە بۇنداق قانۇنلارنى تۈزۈپ قويۇش لوببىچىلىق ھەرىكىتىنى ئاشكارىلاپ قويۇش بىلەن تۈپ مەسىلە ھەل بولمايدىكەن بۇ قانۇننى ھەقىقىي ئىجرا قىلىش ۋە لوببىچىلىققا چېتىلغان خىتاي ئۈچۈن ئىشلەيدىغان ئامېرىكا شىركەتلىرى ۋاكالەتچىلىرى ۋە ئۇلاردىن مەنپەئەت ئالىدىغان ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىغا چارە قوللىنىش زۆرۈر ئىكەن

ئەنگىلىيە لاتارىيە تور بېكىتىنىڭ ئۈچىنچى ئۆكتەبىر كۈنى خەۋەر قىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى نامزاتلىرى ئىچىدە ئۇكرائىنا پرېزىدېنتى ۋلادىمىر زېلېنسكىي ئەڭ كۈچلۈك نامزات ئىكەن چۈنكى ئۇ ئۇكرائىناغا يېتەكچىلىك قىلىپ روسىيىنىڭ ھۇجۇمىغا قەتئىي قارشى تۇرۇپ ئۆز دۆلىتىنىڭ مۇستەقىللىقىنى قوغداپ مۇستەبىت كۈچلەرنىڭ ھەيۋىسىنى يەرگە ئۇرۇپ دۇنيا تىنچلىقىنى قوغداشقا ھەسسە قوشقان بۇ يىلقى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى نامزاتلىرى ئىچىدە خىتاي تۈرمىسىدە يېتىۋاتقان ئۇيغۇر ئىقتىسادشۇناس مەشھۇر سىياسىي پائالىيەتچى ئىلھام توختى يەتتىنچى ئورۇندا بولۇپ يېڭى زېلاندىيىنىڭ سابىق باش مىنىستىرى جېسىندا ئاردېرن ئونىنچى ئورۇندا ئىكەن ئۆتكەن يىل بىيېلوروسىيىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەشەببۇسچىسى ئالېس بېلياتسكىي بىلەن روسىيىنىڭ مېمورىيال كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ۋە ئۇكرائىنا خەلق ئەركىنلىكى مەركىزى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى بۇ مۇكاپاتقا ئېرىشكەن بولۇپ بۇ يىلقى مۇكاپاتمۇ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئىنسانپەرۋەرلىك تەرەپدارلىرىغا بېرىلىشى مۇمكىن ئىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى ھەيئىتى ھەر يىلى دېگۈدەك كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان قارارلارنى چىقىرىدىغان بولۇپ باشقىلار ئاڭلاپ باقمىغان تەشكىلات ۋە شەخسلەرنى مۇكاپاتلايدىغان ئىشلىرى دائىم يۈز بېرىدىكەن شۇڭا ۋلادىمىر زېلېنسكىينى بۇ يىل چوقۇم بۇ مۇكاپاتنى ئالىدۇ دېگىلى بولمايدىكەن داكا مۇنبىرى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتاينىڭ دۆلەت بايرىمى بولغان بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى باڭگلادېشتىكى مۇسۇلمانلار ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن ھەق ئادالەت تەلەپ قىلىپ نامايىش قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشچە خىتايدىكى ئۇيغۇرلار داۋاملىق باستۇرۇشقا ئۇچراۋاتقان خەلقئارادا بۇنىڭغا قارشى تەنقىد داۋاملىشىۋاتقان ۋەزىيەتتە باڭگلادېشتىكى ئۆلىما ماشايىخ پەرىشات تەشكىلاتى داكادىكى بەيتۇلمۇكەررەم جامەسىنىڭ ئەتراپىدا ئۈچ يۈز كىشىلىك چوڭ نامايىش تەشكىللەپ، خىتايدىن باستۇرۇشنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان. مەزكۇر نامايىشقا ئۆلىما ماشايىخ پەرىشات تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى بىلايەت ھۈسەيىن ئەل فىروزى، كاتىپى مۇفتى ئەسەدۇللا زاكىر قاتارلىقلار قاتناشقان بولۇپ، ئۇلار نامايىشتا قىلغان سۆزىدە دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ۋە باشقا چوڭ دۆلەتلەرگە خىتاب قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋەھشىيانە قىلمىشلىرىنى توسۇشقا چاقىرغان.

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئاخبارات ئىشخانىسى بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغان يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى دۆلەتلىرى تاراتقۇلىرىنى ئورتاق بەرپا قىلىش مەسئۇللىرى مۇھاكىمە سىنىپى ئۆتكەن ئاينىڭ ئاخىرقى ھەپتىسىدە ئېچىلغان بولۇپ ئۇنىڭغا بېلگىيە كانادا گېرمانىيە ھىندونېزىيە ئىران قازاقىستان قاتارلىق ئون يەتتە دۆلەتتىن كەلگەن يىگىرمە ئىككى تاراتقۇ مەسئۇللىرى قاتناشقان خىتاي دائىرىلىرى ئۇلارنى ئۈرۈمچى قەشقەر ئىلىدىكى نۇقتىلىق ساياھەت ئورۇنلىرى ۋە زىيارەت نۇقتىلىرىغا باشلاپ كېلىپ شىنجاڭنىڭ گۈللەنگەن ئىقتىسادى جەمئىيەتنىڭ ئىناق ۋە مۇقىملىقى ھەر مىللەت مەدەنىيىتىنىڭ رەڭدارلىقىنى كۆرسەتكەن ئاندىن بۇنى ئون يىلدىن بۇيان ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ شانلىق غەلىبىسى دەپ تەشۋىق قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئۆتكۈزمىگەنلىكىنى ھەر مىللەتنىڭ تىنچ بەختلىك ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشلىرىنى بۇ خىل قىپيالىڭاچ شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىقارغان مەسىلەن بۇ خەۋەردە چەت ئەل تاراتقۇلىرى مەسئۇللىرىنىڭ خىتاينىڭ سىياسەتلىرىنى ھەر تەرەپتىن ماختىغانلىقى كۆرۈلىدۇ بەزىلىرى خىتاينىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇپ ئەسەبىيلىكنى تۈگىتىش مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى ماختىغان بولسا بەزىلىرى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئۇلۇغ نەتىجىلىرىنى مەدھىيلىگەن گېرمانىيە بېرلىن گېزىتى ئىقتىساد سەھىپىسىنىڭ مەسئۇلى مۇنداق دېگەن مەن گېرمانىيە كوچىلىرىدا سەرگەردانلارنى كۆرەتتىم شىنجاڭ كوچىلىرىدا بىرمۇ نامرات بىچارىلەرنى كۆرمىدىم ئادەملىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ خىزمىتى بار ئىكەن تۇرمۇشى گۈزەل ئىكەن ئۇلار يەنە خىتاينىڭ بۇ تەرەققىيات يولى ۋە مىللەتلەرنى باشقۇرۇش سىياسىتىنى غەربلىكلەرنىڭ ئۆگىنىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان

تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق سەھىبە سايرامئوغلى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئىنىسى قۇددۇسجان ئابدۇۋەلىنىڭ بۇ يىل يەتتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر تارقاتقان سەھىبەنىڭ رادىيومىزغا ئېيتىشىچە ئىنىسى قۇددۇسجان ئېنىق بولمىغان سەۋەبلەر بىلەن ھازىرغىچە تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ئىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. بۇ يىل ئاۋغۇست ئېيىنىڭ ئاخىرلىرى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق سەھىبە سايرامئوغلى ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر قىز ئېكس يەنى ئىلگىرىكى توۋېتر سۇپىسىدا ئىنىسى قۇددۇسجان ئابدۇۋەلىنىڭ خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەنلىكىنى ئاشكارىلىغان ئىدى ئەينى ۋاقىتتا رادىيومىز سەھىبە بىلەن ئالاقە قىلغاندا ئۇ ئۆزىنىڭ بورتالادا ياشاۋاتقان ئائىلىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىمىغا دۇچ كېلىۋاتقانلىقى ساقچىلارنىڭ ئىنىسى ھەققىدىكى ھەرقانداق بىر ئۇچۇرنى خەلقئاراغا ئاشكارىلىماسلىق ھەققىدە تەھدىت سېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئىدى بىز بۇ دېلونىڭ تەپسىلاتىنى يەنىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا سۈرۈشتە قىلىش ئۈچۈن سەھىبە سايرام ئوغلى بىلەن قايتا ئالاقە قىلدۇق سەھىبە بۇ قېتىم رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئىنىسىنىڭ قۇمۇلدىكى تۈرمىگە يۆتكەپ كېتىلگەنلىكى ھازىرغىچە ئۇنىڭدىن ھېچبىر خەۋەر يوقلۇقى شۇنداقلا ئىنىسىنىڭ سەۋەبسىز ھەم قانۇنسىز تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئىنىسى قۇددۇسجان ئابدۇۋەلى قاراماي كەسپىي تېخنىكا ئىنستىتۇتىنى بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا پۈتتۈرگەن ئىكەن ئۇ يەتتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى غۇلجىدىن بورتالاغا قايتىش يولىدىكى تەكشۈرۈش پونكىتىدا يەرلىك ساقچىلار تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغان ئۈچ كۈندىن كېيىن قۇمۇل ساقچىلىرى تەرىپىدىن قۇمۇل ۋىلايەتلىك تۈرمىگە يۆتكەپ كېتىلگەن ھازىرچە قۇددۇسجاننىڭ ئەھۋالى ھەققىدە ئائىلىسىدىكىلەرگە ھېچقانداق مەلۇمات بېرىلمىگەن بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن قۇددۇسجان ئابدۇۋەلى ئۇنىڭ تۇتۇلۇپ كېتىلىش جەريانى ۋە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ قانداق ئۇسۇللار بىلەن ئۇلارنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنى جىمىقتۇرۇشقا ئۇرۇنغانلىقى ھەققىدە سەھىبە بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق تۆۋەندە دىققىتىڭلار سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن ئەسسالام ئالەيكۇم ئالدى بىلەن ئىنىڭىز قۇددۇسجان ئابدۇۋەلىنى بىر تونۇشتۇرۇپ ئۆتەمسىز ئۇكام قۇددۇسجان ئابدۇۋەلى ئىككى مىڭ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى تۇغۇلغان، بۇ يىل يىگىرمە ئۈچ ياش، قاراماي تېخنىكا كەسپىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ نېفىت خىمىيە سانائەت كەسپىنى بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا پۈتتەردى. ئالىي مەكتەپنىڭ تۆتىنچى يىللىقىدا پىراكتىكا مەجبۇرىيىتى سەۋەبلىك قۇمۇلغا بېرىپ، بىر مال تىرانسپورت شىركىتىدە جاپالىق ئىشلىدى، يېرىم يىلدەك. ئىنىڭىزنىڭ قاچان قانداق تۇتۇلۇپ كەتكەنلىكىنى بىلەمسىز؟ يەتتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ئۇكام بىز تۇرۇشلۇق بۆرتالا شەھىرىدىن غۇلجا شەھىرىگە بىر دوستىنىڭ توي مەرىكىسىگە قاتنىشىش ئۈچۈن ماڭغانلىقىنى ماڭا دېدى. يەتتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى مەن ئۇكامغا تېلېفون قىلدىم، قىلسام ھەدە مەن ھازىر تويغا ماڭدىم دېدى ماقۇل بوپتۇ ئۇكام قاچان قايتىسە ئۆيگە دېدىم بۈگۈن قايتىمە دېدى يەتتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى غۇلجا شەھىرىدىكى توينى تۈگىتىپ بۆرتالاغا قاراپ ماڭغان ۋە بۆرتالاغا كىرىش ئېغىزى تەكشۈرۈش پونكىتى باركەن ئۇتەي دەپ شۇ يەرگە كەلگەن ۋاقىتلا ساقچىلار تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەن يەنى ئۇكامدىن باشقا ئۈچ دوستى بىللە بېرىپتىكەن ھەم تۆتىنىڭ ھەممىسىنى تۇتقان ئاپام دادام كەچ بولغۇچە ئۇكامنى ساقلىغان، ئۆيدە قايتىپ كەلمىگەن، تېلېفون قىلسا يا ئالمىغان، باشقا دوستلىرىنىڭ ئاتا ئانىلىرى بىلەن ئالاقىلاشقان. كەچ بولغاندا ئىككى دوستىنى قوياپ بېرىپتۇ، ئىككىسىنى ئەپ قاپتۇ. بىرسى ئۇكام، يەنە بىرسى يەنە بىر دوستى ئىنتىزار. ئۈچ كۈندىن كېيىن ئۇكامنى ۋە دوستىنى قۇمۇل شەھىرىگە يۆتكەپ ئەكەتكەن. يەنى سوراق قىلىمىز ئاشەدىكى باللاردىن چاتاق چىققان شۇلا تۇتۇلغان شۇلانىڭ دېگەن گەپلىرى راستمۇ يالغانمۇ مۇشۇ بىر سوراق قىلىمىز دەپ شۇ باھانە بىلەن قۇمۇلغا ئەكەتكەن سىز ئالدىنقى قېتىم ئائىلىڭىزدىكىلەرنىڭ سىزگە راست گەپ قىلمىغانلىقىنى سىزنىمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بىر نېمە دېمەسلىكنى تەلەپ قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغانتىڭىز مۇشۇ ھەقتە بىر توختىلىپ بېرەمسىز. ئاپام دادام مېنى ئالداپ ئۇكىڭىز تاغقا چىقىپ كەتتى بالام تاغدا بىر ئىش چىقىپ قالغانتى شۇ يەردە ئىشلەيدىغان بولدى دېدى مەن گەپ قىلسام گەپ قىلماتىدۇ ئۇكام دېسەم ھە تېلېفونى چېقىلىپ كېتىپتۇ بالام دەپ ئاشتا ياغان گەپ قىلدى ماڭا دېدىم ئاپا سىلى گەپ قىلمىسا گەپ قىلمايدىكى ماڭا چوقۇم گەپ قىلىدۇ، ئۇنىڭغا بىر ئىش بولدىما دەپ تۇرۇۋالدىم. دېسەم ئۇلار يەنە شۇ ماڭا دەپ بەرمىدى. شۇنىڭ بىلەن مەن ئەنقەرە تۇرۇشلۇق جۇڭگو كونسۇلى بىلەن ئالاقىلەشتىم. ئالاقىلىشىپ ئۇكامنىڭ ئىسمىنى، كىملىك نومۇرىنى دەپ بەردىم، ماڭا سۈرۈشتۈرۈپ بېرىڭلار دەپ. ئۇلار ماڭا بىر ئاي ۋاقىت ساقلايسەن دەپ ئاشا دېدى. بۇ ئارىلىقتا مەن ئاپام دادامغا يانە تېلېفون قىلدىم. قىلىپ، مەن جۇڭگو كونسۇلدىن ئەھۋالنى ئۇقۇپ بولدۇم، سىلە ماڭا ياغان گەپ دەپسىلە دېدىم. ئەمەلىيەتتە مەن ئۇ ۋاقىت ھېچنېمە ئۇقمىغان. ئۇكام تاغقا چىقىپ كەتمەپتۇ، سىلە مانا مېنى ئالداپسىلە دېسەم، ئەنىڭدىن كېيىن ئاپام مەن بۇنى ئۇقۇپ بولدۇم دېگەندىن كېيىن

مېنى بىر ئاي ساقلا دېدى بىر ئاي توشتى بىر ئاي بولغان چاغ تېلېفون قىلدىم سىلە ماڭا بىر جاۋابىنى بېرىمىز دېگەنتىڭلار دەپ دېسەم ماڭا ناھايىتى قوپال تەگدى قوپال تېگىپ ساڭا جاۋاب بەرمىگەنلىكىمىزنىڭ ئۆزى بىر جاۋاب دەپ ئاشا دېدى ئاخىرى مەن ئامال يوق تىۋىتتېردا خەۋەر چىقىرىشقا باشلىدىم خەۋەر چىقارغاندىن كېيىن بىزنىڭ ئۆيگە ۋە يولدىشىمنىڭ ئۆيدىكىلەر ئۆيىگە ساقچىلار ئىزدەپ كەپتۇ ھەتتا دادامنى ئەپ كېتىمە دەپ ئاشتا قورقۇتۇپتۇ مەن نەق شۇ ۋاقىتتا دادام بىلەن تېلېفونلىشىۋاتاتتىم ھەتتا مېنىڭ خەۋەرلەرنى چوقۇم توختىتىشىم كېرەكلىكىنى توختاتمىسام ئاتا ئانامنى تۇتۇپ كېتىدىغانلىقىنى ۋېيشىنلىرىمىزنى توختىتىپ بىزنى ئالاقە قىلغۇزمايدىغانلىقىنى دېگەندەك ئاشتا بىر بېسىملارنى ماڭا قىلدى بىز بۇرۇن ئۈچ قېتىم ئىزدىسەك بىزگە جاۋاب قايتۇرمىغان بىخەتەرلىك ئىدارىسىدىكى يولدىشىمنىڭ تونۇشى بىزنى ئىزدىدى بىزگە يۇمشاق ۋە ئازراق تەھدىت ئارىلاشقان گەپلەر بىلەن مېنىڭ خەۋەرلەرنى يۇيۇۋېتىشىمنى تەلەپ قىلدى بولمىسا بىزگە تەسىرىنىڭ ياخشى بولمايدىغانلىقىنى ئاتا ئانىمىزغا تەسىرىنىڭ ياخشى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتى ۋە مەن يۇيۇۋەتسەم ئۇكامنىڭ ئىز دېرىكىنى قىپ بېرىدىغان ۋە پۈتۈن كۈچى بىلەن بۇ ئىشقا ياردەم قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى مەن بۇنى ئۇكام چىقىدۇ دەپ چۈشەندىم ئەلۋەتتە لېكىن بىر ئاي ئۆتتى ئۇكامنىڭ ئىشىدىن ئازراقمۇ ئىلگىرلەش بولمىدى مەن ھېچقانداق جاۋابقا مەن ئېرىشمەكچى بولغان جاۋابنىڭ ھېچقايسىغا ئېرىشەلمىدىم ۋە يەنە قايتىدىن تىۋىتتېرغا قايتىپ كەلدىم. سىز شۇنچە بېسىمغا قارىماي ئوچۇق ئاشكارا سۆزلەشنى تاللاپسىز بۇنىڭ نەتىجىسى بولدىمۇ؟ مەن ئۆزۈمنىڭ ئالدانغانلىقىنى، ئاغزىمغا بىر سوسكا سېلىنغانلىقىنى ھېس قىلدىم ۋە خەۋەرلەرنى چىقىرىشقا باشلىدىم. بۇ ۋاقىتتا يەنە ئۇكامدىن خەۋەر كەلدى. بىزگە بەرگەن جاۋاب مۇنداق. بۇ دېلونىڭ ئەللىك ئاتمىش ئادەم بىلەن مۇناسىۋىتى بارلىقىنى، تېخى ئېنىقلىنىپ تۈگىمىگىنىنى، بۇ دېلو تۈگىمىگىچە بىزگە ھېچ قانداق بىر يىپ ئۇچى بەرمەيدىغانلىقىنى ۋە كۆڭلىمىزدە بىر يامان ئىشقا تەييارلىق كۆرۈشنى مۇشۇنداق، مۇشۇ شەكىلدە دېدى. ئەگەر ئىنىڭىز ھازىر سىزنىڭ ئاۋازىڭىزنى ئاڭلاۋاتقان بولسا ئۇنىڭغا نېمىلەرنى دەيتتىڭىز دائىم توپ ئويناپ ئۆيگە كېچىكىپ قالساڭ تاپشۇرۇق ئىشلىمىسەڭ ئىمتىھانلىرىڭدىن قەپ قالساڭ ئاپام دادام سېنى خاپلىسا شۇ خاپلىشىغىمۇ چىدىيالماي سېنى قوغدايدىغان ھەدەڭ ھازىر سېنى قوغدىيالمايۋاتىدۇ سېنى ھازىر قوغدىيالمايۋاتقانلىقىم ساڭا ئىگە چىقمايدىغانلىقىمغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ مەن ساڭا ھەر ۋاقىت ئىگە چىقىمەن سەن ھەر كۈنى يۈرىكىمدە كېچىلىرى چۈشۈمدە سېنى بەك بەك سېغىندىم جېنىم قېرىندىشىم ئەگەر سىزنىڭ ئاۋازىڭىزنى خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ ئاڭلاۋاتقان بولسا ئۇلارغا نېمە دەيتتىڭىز ئۇكامنى ھېچقانداق گۇناھى يوق ئىكەن پەقەت بىز سوراق قىلىۋاتىمىز جىنايەتچىدەك مۇئامىلە قىلمىدۇق ئۇ مېھمانخانىدا تۇرۇۋاتىدۇ دەپ كەتكەن ساقچىلار نېمىشقا ھازىرغىچە ئۇكامنى قويۇپ بەرمەيدۇ نېمە سەۋەبلىك قويۇپ بەرمەيدۇ مەن بۇنى ئۇقمايمەن نېمە قىلىۋەرسە قىلىۋەرسۇن ئۇكامنىڭ بىر ئىش قىلىدىغانلىقىغا ئەسلا ئەسلا ئىشەنمەيمەن ئۇكام ناھايتى يۇۋاش قۇلىقى يۇمشاق ئېھتىياتچان گەپ سۆزگە دىققەت قىلىدىغان بىر بالا مەكتىپىدە مۇئەللىملىرى ناھايتى ياخشى كۆرىدۇ ناھايتى ياخشى ئوقۇشىنىمۇ تاماملىدى مەن ئۇكامنىڭ بىر جىنايەت ئۆتكۈزىدىغانلىقىغا ئەسلا ئىشەنمەيمەن ئۆلتۈرۈۋەتسىمۇ ئىشەنمەيمەن ئۇكام گۇناھسىز مەن جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ئەڭ قىسقا ۋاقىتتا ئۇكامنى قويۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلىمەن مەن ئۇكامنى ئۇ قاراڭغۇ تۈرمىدە تاشلاپ قويمايمەن يالغۇز ئۇكام چىقمىغىچە مەن ھايات بولسام ئۇكام ئۈچۈن ئاۋازىمنى داۋاملىق چىقىرىمەن تاكى ئۇ چىققىچە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن رەھمەت

بۇ كۆرۈشتە ئۇلار بىخەتەرلىك ئىقتىسادىي ھەمكارلىق قاتارلىق مۇھىم تېمىلار ئۈستىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ يىغىن ئاخىرىدا ئورتاق بايانات ئېلان قىلغان مۇتەخەسسىسلەر تەرىپىدىن تارىخىي بۇرۇلۇش دەپ كۆرۈلگەن بۇ يېڭى تەرەققىيات خىتاي تەرەپنى راھەتسىز قىلغانلىقى مەلۇم ئوتتۇرا ئاسىيا ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە نېمە دەيدۇ تۆەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولسۇن يېقىندا ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن نيۇ يوركتا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش جۇمھۇرىيەتنىڭ پىرېزىدېنتلىرى بىلەن كۆرۈشكەن ھەم ئۇلار بىخەتەرلىك ئىقتىساد ۋە باشقا مۇھىم مەسىلىلەر بويىچە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش ھەققىدە ئورتاق بىر باياناتقا ئىمزا قويغان نۆۋەتتە بۇ يېڭى تەرەققىياتنىڭ خىتاينى راھەتسىز قىلغانلىقى مەلۇم ئوتتۇرا ئاسىيا ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە خىتاي ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەر قانداق پائالىيىتىنى ئۆزىگە قارشى تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ دەپ قارايدىكەن خىتاي گېزىت تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى

ئامېرىكا ھازىر كۆزىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا تىكتى ئامېرىكا ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق خىتاي ۋە روسىيىگە بېسىم قىلماقچى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر پروفېسسورى دوكتور شان روبېرتس بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ خىتاي ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن ھەرقانداق دەرىجىدە ھەمكارلىشىشنى ئۆزىگە تەھدىت دەپ قارايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى

ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى دۇنيادىكى بارلىق دۆلەت بىلەن ھەمكارلىشىشنى ۋە ئۇلارنىڭ مەبلەغ سېلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ ئۇلار دۇنيادىكى بارلىق دۆلەتلەر بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىپ ياخشى مۇناسىۋەت ساقلاشقا قىزىقىدۇ قىسقىسى خىتاي ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن ھەرقانداق دەرىجىدە ھەمكارلىشىشىنى ئۆزلىرىگە تەھدىت دەپ قارايدۇ قىرغىزىستاننىڭ بىشكەك شەھىرىدىكى دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئوقۇتقۇچىسى سىياسەتشۇناس رەھىمجان ھافىزوف بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى ئۆزىنىڭ بېقىندىسىگە ئايلاندۇرۇش مەقسىتى بارلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ بۇ خىتاينىڭ ئۇزۇندىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان سىياسىتى ئامېرىكا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە پايدىلىق ئىش قىلسىمۇ خىتاي ئامېرىكىنى قارىلايدۇ دېدى خىتاينىڭ تەسىرىدە بولۇشىنى خالايدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ھەرقانداق يامان ئىش بولامدۇ ياخشى ئىش بولامدۇ بەرىبىر بېيجىن ئۇلارنى قارىلايدۇ. مانا مەسىلەن، يېقىندا بولغان بايانات. ئەلۋەتتە ئۇ بېيجىنغا ياقمايدۇ. نېمە ئۈچۈن دېگەندە، بېيجىننىڭكى گېئوستراتېگىيەلىك دۇنيا بويىچە ستراتېگىيەلىك سىياسىتىگە تەسىر قىلىدۇ. ھەر قانداق بايانات مۇشۇ تۈرك دۆلەتلىرىنىڭكى مۇستەقىللىقى بولامدۇ، كېلەچىكى بولامدۇ، ئۇ خىتايغا ياقماي قالسا بەرىبىر ئوشۇ ئۆز پەيتى ھېلىقى ماسكوا كرېمل نېمىنى ئەيىبلىگەندەك ئامېرىكىنى ھەممە نەرسىدە ئامېرىكىنى ئەيىبلەيدۇ ئامېرىكا توغرا ئىش قىسىمۇ ئىنسان ھوقۇقىنى قوغدايدىغان بولسۇن قىسىمۇ بەرىبىر بۇ خىتاي بىزنىڭ ئىچكى ئىشىمىزغا ئارىلىشىۋاتىدۇ مەسىلەن ئالايلۇق ئۇيغۇرىستان ئالايلۇق، شەرقىي تۈركىستان ئالايلۇق. مانا شەرقىي تۈركىستاندا، ئۇيغۇرىستاندا مانا ھەقىقەتەن قىرغىنچىلىق بولۇۋاتىدۇ. ئىككى مىليونغا يېقىن ئۇيغۇرلار تۈرمىدە ياتماقتا. بۇنى غەرب دۆلەتلىرى، ئامېرىكا دۆلىتى، ئاۋسترالىيە، باشقا غەرب دۆلەتلىرى شۇنى ئوچۇق دەۋاتسا، بېيجىن دەۋاتمامدۇ ھازىر؟ بۇ ئامېرىكا خىتاينىڭ ئىچكى ئىشىغا ئارىلىشىۋاتىدۇ دەيدۇ. مانا كۆردىڭىزمۇ؟ شۇنىڭغا ئوخشاشلا مانا شۇ يەردىمۇ ئامېرىكا مەركىزىي تۈرك خەلقىنىڭ دۆلەتلىرىنى ئالدىماقچى دەپ ئەلبەتتە دەيدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا نېمە دەيدۇ؟ نېمە ئۈچۈن دېگەندە، بۇ ھېلىقى

كۈنسېرى ناچارلىشىشقا ئەگىشىپ ۋاشىنگتون بەش دۆلەت ئىچىدىكى بارلىق ئىچكى زىددىيەتلەردىن پايدىلىنىپ ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆزىنىڭ ۋاكالەتچى ۋە قورچاق ھاكىمىيىتىنى قۇرۇپ چىقماقچى بولۇۋاتىدۇ ئامېرىكىنىڭ مەقسىتى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە ياردەم قىلىش ئەمەس ئۆزىنىڭ گېئوستراتېگىيەلىك مەقسىتىگە يېتىش قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق گېئوئىقتىساد مۇتەخەسسىسى پروفېسسور شېرىپجان نادىروف ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنىڭ تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ ئامېرىكا بىلەن دوست بولۇش خىتايغا دۈشمەن بولۇش دېگەنلىك ئەمەس ئامېرىكا بىلەن سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ئورنىتىش ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ تەرەققىياتى ۋە ئىستىقبالى ئۈچۈن پايدىلىق دېدى گېئوسىياسەتلىك پروبلېمىلارغۇ بۇ ھەممىسى گېئوسىياسەتلىك بولغاندىكىن مۇنۇ گېئوسىياسەتلىك مەركەزلەر بار. ئۇ ئامېرىكا بىرىنچى، مۇنۇ غەرب يېۋروپا، يېۋروپا ئىتتىپاقى، رۇسىيە، خىتاي، ئىندىيەنى قوشساق بولىدۇ. ئوتتۇرا بەش ئالتە ياپونىيە. ئۇلار ھەممىسىنىڭكى مۇنۇ نېمىسى ئوخشاش. سىياسىي ئۇسۇللىرى، سىياسىي مېتودلىرى، سىياسىي مۇنۇ әмлиятка иштетилген чар тәдбирлери хэмиси окшаш һәр бер геосаясатлык мәмләкәт өзінің мәнфиетен ойлайды ғой шуңашка мана американы россия агрессор деп бұны иракқа немхан сирияға деп бесім жасаған деп өзі украинаға бесім жасады шындап

ئۇ ئەمدى ئادەتتىكى ئىش، ئادەتتىكى گېئوسىياسەتلىك ئۇسۇللار. بۇنىڭدا ھېچقانداق ھەيران بولىدىغان ھېچنېمە يوق. ئامېرىكىغا دوست بولۇش، خىتايغا دۈشمەن بولۇش ئەمەسقۇ قازاقىستاننىڭ مەقسىتى. بىزنىڭ بىرىنچى پىرېزىدېنت، ھازىرقى پىرېزىدېنت ھەممە مەملىكەتلەردە تەڭ، ئوخشاش سودا، ھەمكارلاشىشلارنى ئۆتكۈزۈش.
پېنسىلۋانىيە شتاتلىق ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ سابىق پروفېسسورى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق ئەمەلدارى ۋىليام دويكېر بۇ ھەقتە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇنىڭ قارىشىچە خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنى ئۆزىنىڭ جۇغراپىيىلىك ۋە سىياسىي تەسىر دائىرىسىنىڭ بىر قىسمى دەپ قارايدىكەن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلەن مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ مەنپەئەتى ۋە بىخەتەرلىكى ئۈچۈن پايدىلىق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ مۇنداق دېدى.
مەن بۇ ماقالىنى خىتاي كۈندىلىك گېزىتى تورىدىن ئوقۇدۇم. ئۇلار نېمە ئۈچۈن شۇنداق يازدى؟ بۇنى پەرەز قىلغىلى بولىدۇ. خىتاي ۋە رۇسىيە ئوتتۇرا ئاسىيانى ئۆزلىرىنىڭ ئومۇمىي تەسىر دائىرىسى، يەنى ئۆزىنىڭ جۇغراپىيەلىك ۋە سىياسىي تەسىر دائىرىسىنىڭ بىر قىسمى دەپ قارايدۇ. ھازىر خىتاي سىرتقى ھەرقانداق كۈچنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەرىكىتىنى، جۈملىدىن ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى سىياسىي تەسىرى ۋە پائالىيىتىنى ئۆزىگە قارشى تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ دەپ ئويلايدۇ. بۇ يەردىكى خىتاينىڭ بەرمەكچى بولغان سىگنالى ئامېرىكىدىن كۆپرەك ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە قارىتىلغان. بۇ ئۇلارغا ئامېرىكا بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى ئۇلارغا پايدىلىق بولمايدۇ دېمەكچى يەنە بىرى خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى تەۋسىيە قىلمايدۇ مەنچە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىشىشى ۋە مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش جۇمھۇرىيەت ۋە رايوندىكى باشقا دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن پايدىلىق ئۇلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ دەپ قارايمەن. قىسقىسى بۇ كېلىشىمنى ئىمزالىغان ھەر قايسى سى بەش پلۇس بىر تەرەپلەر ئۈچۈن پايدىلىق.
يېقىندا جون ھېربست ۋە ئەندرۇ دېنيېرى قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەرمۇ ماقالە ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە باشقا ساھەلەردە ھەمكارلىقنى تېخىمۇ تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەكلىكىنى كۆرسەتكەن. بۇنىڭ غەرب ئەللىرىنىڭ ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە مەنپەئەتى ئۈچۈن زۆرۈر دەپ تەكىتلىگەن ئىدى. بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى. ئاۋسترالىيىنىڭ ئەي بى سى قانىلى يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تەشكىللەنگەن بىر زىيارەتكە قاتنىشىپ ئۇيغۇر ئېلىگە بارغان ئۇلار بۇ زىيارەت ھەققىدىكى خەۋىرىدە زىيارەتنىڭ ھەر بىر قەدىمىنىڭ ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ئىنچىكىلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇلغان بىر زىيارەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەمدىكى پىلانىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ساياھەت مەركىزى قىلىش ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان بىراق چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەر زىيارەتچىلەرنى ۋە مۇخبىرلارنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئورۇنلاشتۇرغان بۇنداق زىيارەتلەرگە دىققەت قىلىشقا ئاگاھلاندۇرماقتا تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئاڭلايسىلەر ئاۋسترالىيىنىڭ ئەي بىي سىي قانىلى يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇر ئېلىگە مەخسۇس ئورۇنلاشتۇرۇلغان زىيارەتكە قاتنىشىپ كەلگەندىن كېيىن

مانا بۇ سۆزلەر بىلەن باشلىغان. ABC قانىلى مۇخبىرى دەيۋىد لىپسون يەنە مۇنداق دېگەن. The ABC has been invited on a media tour organized by the Chinese government.
بىز شىنجاڭغا خىتاي ھۆكۈمىتى مۇخبىرلارغا ئورۇنلاشتۇرغان زىيارەت بىلەن كەلدۇق. بىز ئاپىرىلغان ھەر بىر يەر بۇ رايوننىڭ ئەڭ ياخشى ھالىتىنى نامايان قىلىپ بېرىش ئۈچۈن تولىمۇ ئېھتىياتچانلىق بىلەن تەييارلانغان ئىدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئورۇنلاشتۇرغان بۇ زىيارەتتە ئاۋسترالىيە ئەي بىي سىي قانىلىدىن سىرت يەنە يىگىرمىدىن ئوشۇق دۆلەتتىن كەلگەن مۇخبىرلار بار بولۇپ بۇ مۇخبىرلار ئۈرۈمچى قەشقەر ۋە تۇرپان قاتارلىق جايلارغا ئاپىرىلغان ئەي بىي سىي مۇخبىرى ئىشلىگەن ۋىدېئولۇق خەۋەردىن قارىغاندا ئۇلار ئۇيغۇر بالىلىرى ئوقۇيدىغان بىر باشلانغۇچ مەكتەپكە ئاپىرىلغان بولۇپ مۇخبىرلار مەكتەپ مەيدانىدا ئۇسسۇل ئويناۋاتقان بىر توپ بالىلارنى سۈرەتكە ئالغان ئۇلار يەنە كوچا كويلاردا داقا دۇمباق چېلىۋاتقان ئۇسسۇل ئويناۋاتقان كىشىلەرنىڭ نومۇرلىرىنى كۆرگەن
ئەي بىي سى مۇخبىرلىرى قەشقەردىكى بىر بازاردا لاگېرغا كىرىپ تەربىيىلىنىپ چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىمام سىدىق ئىسىملىك بىر دۇكاندارنى زىيارەت قىلغان.
مەن ئەينى ۋاقىتتا دىنىي ئەسەبىي ئىدىيەدىن يۇقۇملىنىپ. بۇ ئۇيغۇر مۇخبىرلارغا ئۆزىنىڭ ئىلگىرى رادىكال ئىدىيە بىلەن يۇقۇملىنىپ، ئايالىنىڭ سىرتقا چىقىپ ئىشلىشىگە يول قويمىغانلىقىنى، يەتتە ئاي تەربىيىلىنىپ چىققاندىن كېيىن خاتالىقىنى بىلگەنلىكىنى دېگەن. ئۇ يەنە لاگېرلاردا ئۆزىنىڭ ھېچقانداق قىيىن قىستاققا ئۇچرىمىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. بىراق ئېي بىي سىي مۇخبىرىنىڭ بايان قىلىشىچە ئۇلار ئىمام سىدىق بىلەن سۆزلىشىۋاتقان ۋاقىتتا بىر ئادەم تۇيۇقسىز پەيدا بولۇپ ئۇنىڭ ھەر بىر ئېغىز گېپىنى سۈرەتكە ئالغانىكەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى دوكتور ھېنرى شاجېۋىسكىي رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنياغا يايماقچى بولۇۋاتقان ھېكايىسىنى قاتتىق قوغداۋاتقانلىقىنى ئېيتتى
ئۇيغۇرلار بىلەن ئەركىن ئۇچرىشىش پۇرسىتى بولمىغان مۇخبىرلار بىر ئۇيغۇرنى زىيارەت قىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەندە بىر ئادەم پەيدا بولۇپ ئۇلارنى سۈرەتكە ئالغان. بۇنىڭدىن بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنياغا كۆرسەتمەكچى بولغانلىرىغا زىت بىر ئىش بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن پىلانلىغان ھېكايىسىنى قاتتىق قوغدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز.
ھېنرى شاجېۋىسكىي سۆزىدە يەنە رايوندىكى ھەقىقەتنى بىلىش ئۈچۈن ئەركىن دۇنيادا ھۆكۈمەتنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئەنسىرىمەيدىغان جايلاردا ياشاۋاتقانلارنىڭ سۆزلىرىگە ئەھمىيەت بېرىشنىڭ مۇھىملىقىنى ئەسكەرتتى
بۇ لاگېردا يېتىپ چىققان كىشىنىڭ چەت ئەللىك مۇخبىرغا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقاندىن باشقىنى دېيىش ھوقۇقى بارمۇ يوق چۈنكى ئۇ ھۆكۈمەت دېگەندىن باشقا گەپ قىلسا ئۆزىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ نېمە بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ بۇنداق بىر شارائىتتا بىز چەت ئەللەردە ئەركىن دۇنيادا تۇرۇۋاتقان شاھىتلارنىڭ سۆزلىرىگە بەكرەك دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. ABC مۇخبىرلىرى پروگراممىدا ئۆزلىرىنىڭ خالىغان جايغا بېرىشىغا يول قويۇلمىغانلىقىنى، لاگېرلارنى زىيارەت قىلىش تەلىپىنىڭ رەت قىلىنغانلىقىنى ئەسكەرتكەن بولسىمۇ، بىراق مۇخبىر لاگېرلارنى تىلغا ئالغاندا ئىلگىرىكى لاگېرلار دەپ ئاتىغان ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سۆزى بويىچە لاگېرلارنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى

ھېيتگاھ مەسچىتىدە نۇرغۇنلىغان ئادەم يىغىلىپ ناماز ئوقۇۋاتقان كۆرۈنۈش بىلەن سېلىشتۇرۇپ ھازىر بۇ كۆرۈنۈشتىن ئەسەر يوقلىغىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن ئۇلار يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خېلى بۇرۇنلا قەشقەر قەدىمىي شەھىرىنى چاققانلىقىنى بۇ يەرلەرنىڭ پۈتۈنلەي خىتاي ساياھەتچىلەر كېلىدىغان باغچە رايونلارغا ئايلاندۇرۇلغانلىقىنى ھەممە يەرنىڭ بىخەتەرلىك كامېرالىرى بىلەن كۆزىتىلىدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئېي بىي سىي تېلېۋىزىيەسى يەنە بۇ ھەقتىكى يازما خەۋىرىدە خىتاينىڭ رايوندىكى سىياسەتلىرىنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ قارايدىغانلىقىنى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئاپپاراتلىرىنىڭ رايوندا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىنغان بولۇشى مۇمكىن دەپ خۇلاسە قىلغانلىقىنى ئەسكەرتكەن بولسىمۇ بىراق خىتاي يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ سىياسەتلەرنى قانداقتۇر رايوندىكى زوراۋانلىق ۋە تېررورلۇق ھەرىكەتلىرىگە قايتۇرۇلغان ئىنكاستەك بايان قىلغان ئۇلار ماقالىسىدە، بۇ باستۇرۇش ئۈرۈمچىدە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى مالىمانچىلىق يۈز بېرىپ، يۈزلەرچە ئادەم قازا قىلغان ۋە ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى بېيجىڭنىڭ تيەنئەنمېن مەيدانىدا پىيادىلەرگە قارىتىلغان ئاپتوموبىل ھۇجۇمىدا بەش ئادەم قازا قىلغان ئاشۇ ئون يىللىق مالىمانچىلىقتىن كېيىن يولغا قويۇلغان. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى شى جىنپىڭ رايوندا زىيارەتتە بولۇۋاتقاندا ئۈرۈمچى پويىز ئىستانسىسىدا پىچاق ۋە پارتلاتقۇچ ئارقىلىق ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن ئۇ ئەمەلدارلارنى تېررورلۇققا قارشى زەربە بېرىشكە بۇيرىدى دېگەن دوكتور ھېنرى شاجېۋىسكى بۇ نۇقتىغا دىققەت قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئۇيغۇر ئېلىگە بارغان مۇخبىرلار ۋەقەنى بايان قىلغاندا ئېھتىياتچان بولۇشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتىنىڭ بىر پارچىسىغا ئايلىنىپ قالماسلىقى لازىم دېدى
ABC مۇخبىرلىرى خەۋەر پىروگراممىسىنى خېلى ياخشى ئىشلىگەن بولسىمۇ، ئەمما بۇ سىياسەتلەرنىڭ رايوندىكى رادىكال ھۇجۇملاردىن كېيىن يولغا قويۇلغانلىقىنى دەپتۇ. شۇنداق، بىز ئۇ يەردە بىر قىسىم زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرى يۈز بەرگەنلىكىنى قوبۇل قىلساقمۇ، ئۇلارنىڭ كۆپىنىڭ دۆلەت زوراۋانلىقى ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەك. يەنە كېلىپ بىر ۋەقەنى دەپ پۈتكۈل خەلقنى جازالاش ئىنتايىن ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدۇر. مۇخبىرلار مەسىلىنى ئاڭلاتقاندا بۇنىڭغا دىققەت قىلىشى لازىم.
خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئۈرۈمچىدە ئۇشتۇمتۇت زىيارەتتە بولغاندا ساياھەتچىلىكنى راۋاجلاندۇرۇش ئارقىلىق شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى تېخىمۇ ياخشى بايان قىلىش ھەققىدە كۆرسەتمە بەرگەن شۇڭا كۆزەتكۈچىلەر بۇنداق زىيارەتلەرنىڭ خىتاي كۆزلىگەن مەقسەتكە خىزمەت قىلىپ قالماسلىقى لازىملىقىنى ئەسكەرتىشتى ئامېرىكىدىكى ئەركىنلىك سارىيىنىڭ تەتقىقاتچىسى ۋاڭ ياچيۇمۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپى بىلەن زىيارەتكە ئاپىرىلغان چەت ئەللىك مۇخبىرلار چوقۇم زىيارەتنىڭ شەرتلىرىنى تولۇق ئەسكەرتىشى لازىم دېدى
ئەركىنلىك سارىيى مۇخبىرلارنىڭ شىنجاڭغا بېرىشىگە قارشى ئەمەس بىراق ئۇلار بۇ زىيارەتنىڭ قانداق ئەمەلىيلەشكەنلىكىگە ئائىت دېتاللارنى تولۇق ئاشكارىلىشى كېرەك مەسىلەن، بۇ زىيارەت قانداق زىيارەت؟ ئۇنى ھۆكۈمەت تەشكىللىگەنمۇ؟ ھۆكۈمەت قانداق شەرت بىلەن بۇ زىيارەتنى قوبۇل قىلدى؟ زىيارەتنىڭ چىقىمىنى كىم تۆلىدى؟ ئۇلارغا قانداق شەرتلەر قويۇلدى دېگەنگە ئوخشاش دېتاللار ئاشكارىلىنىشى كېرەك. ۋاڭ ياچيۇ سۆزىدە يەنە، ئۇيغۇر ئېلىگە ئائىت زىيارەت پروگراممىلىرىنى ئىشلىگەندە مۇخبىرلار ئوقۇرمەنلەرگە ۋەزىيەتنى تولۇق سۈرەتلەپ بېرىشنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى لازىم، دېدى. مۇخبىرلار ۋەزىيەتنى ئوقۇرمەنلەرگە تولۇق بايان قىلىشى كېرەك. مەسىلەن، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقانلار ھەققىدە نۇرغۇن خەۋەرلەر ئىشلەندى، نۇرغۇن دوكلاتلار تەييارلاندى. تاماشىبىنلار كامېرادا كۆرسىتىلىۋاتقانلارنىڭ ئارقىسىدا باشقا ئىشلارنىڭ بارلىقىنى بىلىشى كېرەك. مۇخبىرلار تاماشىبىنلارغا كامېراغا چىققان ئادەملەرنى شۇنداق گەپ قىلىشقا، ئۇسسۇل ئويناپ ناخشا ئېيتىشقا مەجبۇرلايدىغان ۋەزىيەتنى تولۇق يورۇتۇپ بېرىشى لازىم. ABC مۇخبىرى زىيارەت پىروگراممىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىر ئۇيغۇر ئېلىدە ساياھەتچىلىكنى كۈچەپ ئىلگىرى سۈرۈۋاتقانلىقىنى، ھازىرغىچە بىر يۈز توقسان مىليون خىتاي ساياھەتچىنىڭ بۇ يەرگە كەلگەنلىكىنى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ ئۈمىدىنىڭ چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىش ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان. ئۇ تۆۋەندىكىدەك سۆزلەر بىلەن پىروگراممىسىنى ئاياغلاشتۇرغان.
بىزنىڭ بۇ يەردە كۆرگىنىمىز باستۇرۇش ۋە يوشۇرۇنلۇقنىڭ ئاياغلىشىپ نورماللىشىشقا قاراپ ماڭغانلىقى بولدى. بىزنىڭ ساياھىتىمىز قاتتىق كونترول قىلىندى. شۇنداقتىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنياغا ئىشىنى پۈتتۈرۈپ بولغانلىقىنى، بىر خىتاي سىياسىتىنىڭ ياخشى ئىشلەۋاتقانلىقىنى ۋە شىنجاڭنىڭ ئوچۇقلۇقىنى دۇنياغا كۆرسەتكۈدەك ئىشەنچكە كەلگەندەك تۇرىدۇ.

خىتايمۇ شۇ ئىشەنچكە كەگەن ئوخشايدۇ دېگىننىڭ ئۆزىدە مەسىلە بار. ئەگەر خىتاي شۇ ئىشەنچكە كەگەن بولسا مۇخبىرلارنىڭ خالىغان يەگە بېرىشىغا يول قويغان بولاتتى. خالىغان يەنى كۆرۈشىگە يول قويغان بولاتتى. بۇ ABC مۇخبىرلىرىنىڭكى زىيارەت قېغىنى بىلەن ئالدىنقى قېتىم AFP مۇخبىرلىرىنىڭ زىيارەت قېغىنى پۈتۈنلەي بىر بىرىگە ھېلىقى قارىمۇ قارشى. مۇشۇ مۇخبىرلارنىڭكى بېرىپ خىتاي كۆرسەتكەن يەنى كۆرەپ كەلگەننىڭ ئۆزىلا ئىشنىڭ نورمال ئەمەسلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.
ئابدۇۋەلى ئايۇپ يەنە خىتاي كۆرسەتمەكچى بولغان ئاتالمىش نورماللىشىشنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مۇشۇنداق يۇقىرى بېسىملىق سىياسەتلەر، تۇتقۇن ۋە لاگېرلارنى قوبۇل قىلىپ، شۇنىڭغا كۆنۈپ ھاياتىنى داۋاملاشتۇرۇشتىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ،

بىر كۈچ ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشى كېرەك، دېدى.
يەنە ئۆنۈمۈزدەكى يىرمى يىلدا ھەم ئاسكەرىي ئانلامدا ھەمدە بۇ سىياسىي ئانلامدا ھازىرلىقلار ئولماسى لازىم. دوكتور ئەركىن ئەكرەم بۇ سۆزلەرنى ئوتتۇزىنچى سېنتەبىر شەنبە كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىدە ئېچىلغان چەت ئەلدە شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى دېگەن تېمىدىكى يىغىندا ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ كەلگۈسىدە ئۆزلىرىنى سىياسىي ۋە باشقا ھەر جەھەتتىن تەربىيەلەپ، كۈچلۈك بولۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
سىياسىي گۈچ گۆلگەلى بىر ھۆكۈمەت ئولماسى لازىمكى، سىياسەت ھەمەن چوق ئوتۇرۇپ ئىش چۆزمەسى لازىم.
شەرقىي تۈركىستانلىقلار سىياسىي جەھەتتە كۈچلۈك بولۇشى ئۈچۈن چەت ئەلدە گەۋدىلىك بىر ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشى كېرەك. سىياسىي يوللار بىلەن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش خىزمىتى ئىشلىشى كېرەك. ئەمما ھازىر شەرقىي تۈركىستانلىقلار مەيلى سىياسىي كۈچ بولسۇن، مەيلى ھەربىي كۈچ بولسۇن ھەر ئىككى جەھەتتە تەييار ئەمەس ھەربىي كۈچ دېگەن ھامان ئۇيغۇرلارغا تېررورچى دېگەن قالپاقنى كىيدۈرىدۇ يەنىلا ئالدىمىزدىكى يىگىممە يىل ئىچىدە ھەم ھەربىي جەھەتتە ھەم سىياسىي جەھەتتە بىر كۈچ ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىش كېرەك شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسى تەشكىللىگەن بۇ يىغىنغا يەنە ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئۆمەر قۇل دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق رەئىسى ئەركىن ئالپتېكىن قاتارلىق كىشىلەرمۇ قاتنىشىپ سۆز قىلدى. يىغىندا ئالدى بىلەن چەت ئەلدىكى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە قىلىشقا تېگىشلىك خىزمەتلەر تېمىسىدا سۆز قىلغان دوكتور ئەركىن ئەكرەم يەنە يېقىن كەلگۈسىدە خەلقئارا كۈچلەرنىڭ سۈركىلىشىنىڭ تېخىمۇ ئاشىدىغانلىقىنى ۋە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ پۇرسەتلەردىن پايدىلىنىشى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.
بۈتۈن بۇ ئانلاتتىكلارىم دا ئۇيغۇر داۋاسى ئىچىن، دوغۇ تۈركىستان داۋاسى ئىچىن دە بىر فىرساتتىر. ئو زامان بىر سەۋىيە يۈكسەلمەمىز لازىم. ئۇ مۇنداق دېدى، شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىقىغا قارىتا چەت ئەللەردىكى شەرقىي تۈركىستانلىقلار تەييار بولۇشى كېرەك. بۇنىڭغا قارىتا ھازىردىن باشلاپ بىر پىلان، لايىھە تۈزۈپ چىقىشى كېرەك. يىغىندا چەت ئەلدە شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ۋە ئەركىن ئالىپتېكىن دېگەن تېمىدا سۆز قىلغان ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى دوتسېنتى دوكتور ئۆمەر قۇل چەت ئەلدىكى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ قىيىن شارائىتلار ئاستىدا ئۈنۈملۈك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىنى، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ بايراقدارى مەرھۇم ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ ئوغلى ئەركىن ئالىپتېكىننىڭ شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى چەت ئەللەردە تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىنى، ياۋروپادا تونۇشتۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئو باتىدا ياپمىش ئولدۇغۇ ۋە باتىلىلارلا ئولان دوستلۇغۇ، كۇردۇغۇ دوستلۇكلار بىر شەيى يەرلى يەرىندە ياپما ۋە ئورادا دەۋاملىلىغى ساغلاما. ئۇ يەنە ئەركىن ئالىپتېكىننىڭ بىر تەرەپتىن لوببىچىلىق پائالىيىتى ئېلىپ بېرىش بىلەن بىرگە، يەنە بىر تەرەپتىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، شۇنداقلا ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتى دېگەندەك مۇھىم تەشكىلاتلارنى قۇرۇپ چىقىپ ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي كۈرەشلىرىنىڭ غەربتە ئورۇن ئېلىشىغا يول ئاچقان مۇھىم شەخس ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى شىمدى ئۇنپو دىيە بىر تەشكىلات كۇرۇلۇيور بۇنۇن فىكىر بابالارىندان دۆرت كىشىدەن بىرىسى ئەركىن ئالىپتېك يىغىندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق رەئىسى ئەركىن ئالىپتېكىن ئەپەندى سۆز قىلىپ ئۆزىنىڭ غەربتە ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىنى ئاڭلىتىپ ئۆتتى ۋە بۇ داۋانىڭ كەلگۈسى ئۈچۈن يېڭى قەدەملەرنىڭ بېسىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.
يىغىن ئاخىرىدا سۆز قىلغۇچىلار يىغىن ئەھلىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسى ۋە خەلقئارا ۋەزىيەت توغرىسىدا سورىغان سوئاللىرىغا جاۋاب بەردى. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەگەر تەيۋەن بىلەن خىتاي ئۇرۇش قىلغان ئەھۋالدا شەرقىي تۈركىستانغا قانداق تەسىرى بولىدۇ دېگەن سوئالغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى ماكئارتۇرا گۆرە تايۋان باتمايان بىر ئۇچاك گەمىسىدىر ئو زامان ھەر شەي ئانلاشىلدى يانى ئامېرىكا بۇراسىنى ۋەرمەز. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا تىنچ ئوكيان رايونىدىكى ئىتتىپاقداش قىسىمغا قوماندانلىق قىلغان ئامېرىكا ئارمىيە گېنېرالى دوگلاس ماكئارتۇر تەيۋەن چۆكمىگەن بىر ئۇرۇش پاراخوتىغا ئوخشايدۇ دېگەن يەنى ئامېرىكا بۇ يەرنى خىتايغا ھېچقاچان بەرمەيدۇ ئەمما كۈچى ئاجىزلىشىپ خىتايغا قارشى ھېچقانداق بىر ئىش قىلالمايدىغان ھالغا كېلىپ قالسا بەلكىم تاشلاپ بېرىدۇ ئەمما نورمال ئەھۋالدا بەرمەيدۇ ئەگەر خىتاي تەيۋەننى ئېلىشنى خالىسا بۇنىڭ ھەر خىل ئۇسۇللىرى بار دېڭىزدىن مۇھاسىرىگە ئېلىش دېڭىز ئاستىدىكى لىنىيىلەرنى كېسىش ۋە سىرتتىن كىرىشنى توسۇش دېگەندەك ئۇسۇللار بىلەن تۇيۇقسىز ئالالايدۇ بىراق ئامېرىكا بۇلارنى چۈشىنىپ يەتكەنلىكى ئۈچۈن ياپونىيەنىڭ جەنۇبىدىكى ئوكىناۋا رايونىدا ھاۋا ئارمىيىسىنى تەييارلىدى فىلىپپىننىڭ تەيۋەنگە يېقىن تەرىپىدىن توققۇز دانە ھەربىي بازىسىنى ئىجارىگە ئالدى ئۇ يەردە دېڭىز پىيادە قىسىملىرى ۋەزىپە ئۆتەۋاتىدۇ ئۇ يەردىكى دېڭىز كونتروللۇقى ئامېرىكىنىڭ ئىلكىدە بولۇپ مۇشۇلار بىلەن خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىشىنى توسۇۋاتىدۇ ئاما ئامېرىكانىن ئاماجى شۇ ساۋاشى دۇردۇرماق ئىچىن ياپىيور دېمەك كى يانى چىن ئىلە بىز ساۋاشاجاز دېيىل. ئامېرىكىنىڭ مەقسىتى خىتاي بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئەمەس بەلكى ئۇرۇشنى توسۇش شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلارنى قىلىۋاتىدۇ ئەگەر فىلىپپىن ۋە ياكى ۋېيتنام خىتاي بىلەن دېڭىز چېگرا ئىختىلاپى سەۋەبىدىن ئۇرۇشۇپ قالسا ئامېرىكا ھازىر ئۇكرائىنانى قوللىغانغا ئوخشاش ئۇلارنى قوللايدۇ ئەركىن ئەكرەم تەيۋەن بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مەسىلىلەرنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاپ ئانالىز قىلىپ مۇنداق دېدى تەيۋەن ئۇرۇش قوراللىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇۋاتىدۇ سۇ ئاستى ئۇرۇش پاراخوتلىرىغا ۋە ھۇجۇمچى ئايروپىلانلارغا زەربە بېرەلەيدىغان راكېتالارنى ياساۋاتىدۇ زامانىۋى تېخنىكىلىق قوراللار بىلەن قوراللىنىۋاتىدۇ تەيۋەن بۇنىڭ بىلەن ئەڭ ئاز دېگەندە ئىككى ئۈچ كۈن بولسىمۇ مۇداپىئەلىنىپ پۇت تىرەپ تۇرالايدىغان ھالغا كېلىۋاتىدۇ ئىككى ئۈچ كۈن ئىچىدە ئامېرىكا ياپونىيە جەنۇبىي كورېيە فىلىپپىن ئاۋسترالىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى كېلىدۇ دوكتور ئەركىن ئەكرەم تەيۋەن بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش باشلىنىشتىن ئىلگىرى ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ۋەزىيەتكە قارىتا تەييار تۇرۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. ھەر شەيە رامەن يانى ئېھتىمال ئۈزەرىندە دۇراراق ساۋاش ئولدۇ دېيەلىم، دوغۇ تۈركىستانلىلار نە ياپماسى لازىم مەسەلەسى ۋار. ۋەزىيەتكە قارايدىغان بولساق يېقىن بىر ۋاقىت ئىچىدە ئۇرۇش چىقىش ئېھتىمالدىن يىراق، شۇنداقتىمۇ ھەر ئېھتىمالغا قارشى ئۇرۇش چىقىش ئېھتىماللىقىنى كۆزدە تۇتۇپ شەرقىي تۈركىستانلىقلار نېمە ئىش قىلىشى كېرەك دېگەن سوئالغا جاۋاب ئىزدەش كېرەك شەرقىي تۈركىستاندا خىتاينىڭ كۆپ ساندا ئەسكەرلىرى بار بىڭتۇەن نامىدىكى پۇقراچە كىيىنگەن ئەسكەرلىرى مەۋجۇت بۇ كۈچكە قارشى بىزنىڭ كۈچىمىز بارمۇ سىياسىي كۈچ بىلەن ئېلىش ئېھتىماللىقى بولامدۇ شەرقىي تۈركىستانلىقلار سىياسىي جەھەتتە كۈچلۈك بولۇشى ئۈچۈن چەت ئەلدە گەۋدىلىك بىر ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشى كېرەك سىياسىي يول بىلەن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش خىزمىتى ئىشلىشى كېرەك

ئۇيغۇر مۇقام ۋە مۇزىكا سەنئىتى ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بېشىدىكى ئېغىر كۈلپەتلەرنى ئاڭلىتىپ كېلىۋاتقان ئاۋسترالىيىدىكى ۋەتەنپەرۋەر سەنئەتكار شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندىنىڭ ئالدىنقى ھەپتە سىدنېيدا ئۆتكۈزۈلگەن يەنە ئىككى چوڭ كونسېرتى زور ئالقىشقا سازاۋەر بولغان بولۇپمۇ ئۇ مۇھەممەد پەيغەمبەرنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن ئون تۆتىنچى نۆۋەتلىك مەۋلۇد كۆپ خىل مەدەنىيەتلەر كونسېرتىغا قايتا تەكلىپ بىلەن قاتناشقان بولۇپ ئۇ سىدنېي ئولىمپىك باغچىسى تەنتەربىيە سارىيىغا قۇرۇلغان ھەيۋەتلىك سەھنىدە ئۇيغۇر تىلىدا ئاللانى كۈيلىگەن ناخشىسىنى يىگىرمە مىڭدىن ئارتۇق تاماشىبىنغا تەقدىم ئەتكەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان قابىلىيەتلىك سەنئەتكار شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندى ناخشىمىز بىلەن تەڭ ئۇيغۇرنىڭ پىغانلىرىنى ئاڭلاتتۇق دېدى تەپسىلاتىنى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەنىڭ شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىدىن ئاڭلىغايسىلەر ھۆرمەتلىك شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندى سىزنى قايتا زىيارەت قىلغىنىمدىن ئىنتايىن خۇشالمەن.
كۆپ رەھمەت ئەھۋال سوراپ تېلېفون قىلغانلىقىڭىزدىن خوش بولدۇم. ئەسسالامۇئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچى قەدىردان ۋەتەنداشلىرىم مەن شۆھرەت تۇرسۇندىن ھەممىڭلارغا ئوتلۇق سالام. بىلىشىمچە ئۆتكەن ھەپتە سىز ئۈچۈن ناھايىتىمۇ ئالدىراش بىر ھەپتە بوپتۇ. بىر قانچىلىغان كونسېرتلارغا قاتنىشىپ ئۇيغۇر مۇقاملىرىنى ئورۇنلاپسىز. بۇنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى سۈرەت ۋە ۋىدىيولاردىن كۆردۇق. قاتناشقان ئاساسلىق پائالىيەتلىرىڭىزدىن مەۋلۇت، كۆپ خىل مەدەنىيەتلەر كونسېرتى ھەققىدە قىسقىچە بىر تونۇشتۇرۇش بەرگەن بولسىڭىز.
ئاۋسترالىيە مەۋلۇت كونسرت ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى ئولىمپىك پارك كوېي سېنترىدا يىگىرمە مىڭ كىشىلىك كۇلۇبىدا ئۆتكۈزۈلدى چوڭ فېستىۋال بۇ فېستىۋالمۇ كۆلىمى بەك چوڭ. بۇ پائالىيەتكە دۇنيانىڭ ھەر قايسى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدىن ۋەكىللەر، داڭلىق ئىسلام ئالىملىرى ۋە داڭلىق سەنئەتكارلار، سىدنېيدىكى ھەر قايسى ئىسلام كومىتېت ئەزالىرى، يەنى

تاماشىبىنلارنىڭ گۈلدۈراس ئالقىش چاۋاكلىرى مېنى تېخىمۇ روھلاندۇرۇپ، يۈرىكىمدىكى دەرد پىغانلىرىمنى ئاللاھنى مەدھىيەلەپ ۋە ئاللاھنىڭ رەسۇلى مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىزنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى مۇبارەكلەپ، ناخشامنى بارلىق تاماشىبىنلارنىڭ. ھۇزۇرىغا سۇندۇم.
بۇ بىر بۈيۈك سەھنە. بۇ سەھنىگە چىققاندىن كېيىن ئاللا دېگەن ناخشىنى ئېيتىش بىلەن تاماشىبىنلارنىڭ سىزگە قوشۇلۇپ تەڭ ئېيتقانلىرىنىمۇ ۋىدىيودىن كۆگىلى بولىدۇ. مەزكۇر كونسېرتنىڭكى ئۇيغۇرلارغا بولغان مۇشۇ ئۆزىڭىزنىڭ كەسپىي ھاياتى ئۈچۈنمۇ ئەھمىيتى نېمە دەپ قارايسىز؟ مەن ئۈچۈن ۋە شۇنداقلا ئۇيغۇرلىرىمىز ئۈچۈن بۇ قېتىمقى مەۋلۇت كونسېرت بەك چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن. چۈنكى ئويۇنغا كەلگەن يىگىرمە مىڭغا يېقىن تاماشىبىنلارغا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ۋە ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش بىلەن نەق مەيداندىكى نومۇرلىرىمىزنى نۇرغۇن مۇسۇلمان دۆلەتلەرگە تاراتقۇلاردا تارقىتىلدى. شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرنى نۇرغۇن كىشىلەر بىلدى دەپ قارايمەن. ئەلبەتتە، داۋاملىق شۇنداق تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشىپ كېلىۋاتىسىز، شۆھرەت ئەپەندى. ئەمدى بۇ ئۇيغۇرلۇق كىملىكىڭلارمۇ خەلقئارالىق ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭمۇ دىققىتىنى تارتتىمۇ؟ سەھنىگە چىقىشتىن بۇرۇن نەق مەيداندا ئەرەبىستان تاراتقۇ مۇخبىرلىرى بىلەن سىدنېي مۇخبىرلىرىنىڭ زىيارىتىنى ھەم قوبۇل قىلدىم. ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە ئاڭلىتىش بىلەن دۇنيادىكى مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ ھېسداشلىقىنى قوزغاش، ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشنى تەلەپ قىلىمىز دەپ جاۋاب بەردۇق. سەھنىدىن چۈشكەندە نۇرغۇن كىشىلەر ئوراپ ئېلىپ رەسىملەرگە

ئۆلىمالىرى شۇنداق ئىسلام دۇنياسى ساھەسىدىكى مۇشۇنداق مۇھىم ئەربابلار بىلەنمۇ سىز ئۈچۈن ئايرىم ئۇچرىشىش ۋە ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش بىر پۇرسەتلىرى يارىتىلدىمۇ؟
مەن كىرىشىم بىلەن ھەممىسى مېنى كۆرۈپلا ھەممىسى ئاللا دەپ ھېلىقى ناخشىنى ئېيتقاچ مېنىڭ قوللىرىمنى سىقىپ قۇچاقلاپ نۇرغۇن ئادەملەر قۇچاقلاپ كەتتى ۋە مېنى ھاياجانلاندۇردى دە ئىلھاملاندۇردى. ئادەم ئالى، بۇ بالا مۇشۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام پەيغەمبىرىمىزنىڭكى ئەۋلادلىرىكەن. مۇشۇ كونسېرتقا بۇ بالىنى ئالاھىدە مۇشۇ دۇبايدىن ھەر يىلى كېلىپ مۇشۇ بالا دىرېكتورلۇق قىلىدۇ. بۇ بالىنى مۇشۇ پۈتۈن ئىسلام ئالىملىرى بەك ھۆرمەت قىلىدىكەن. بۇ بالا بىلەنمۇ جىق پاراڭلاشتۇق. بۇ بالا مەندىن سورىدى، ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالى قانداق دەپ. مەن بولۇۋاتقان ئەھۋاللارنى دەپ بەردىم، ھازىر تېخى خىتاي توختاپ قويغىنى يوق، داۋاملىق خىتاي ئۆزىنىڭكى ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ مېڭىۋاتىدۇ، ھەر خىل ئۇسۇللار ئارقىلىق دەپ. دېسەم، ئىنشاللا بىر كۈنى ھەممىسى ئوڭشىلىدۇ، بۇرادەر غەيرەت قىلىڭلار دەپ مېنىڭ مۈرىلىرىمنى سىلاپ. قوللىرىمنى سىقىپ باغاشلاپ كەتتى بۇ بالا. ئەمدى كېلەر يىلى بۇ بالا يەنە ماڭا مەسلىھەت قىلدى، بۇدا ئالاھىدە يېڭى ناخشىدىن بىرنى تەييارلىق قىل، سېنىڭ ناخشاڭنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ مېڭىۋاتىمىز دەپ مېنى روھلاندۇرۇپ، ئاندىنكىن بىزنىڭ ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىپ بىزنى ئالاھىدە ئىلھاملاندۇردى. ئاندىنكىن بەك يېقىن دوست بولۇپ قالدۇق بۇنىڭ بىلەن. بىزگە ھېسداشلىق قىلغانلىقىدىن ئالاھىدە سۆيۈندۈم.
كۆپ خىل مەدەنىيەتلەر مەۋلۇت كونسېرتىغا تۇنجى قېتىم قاتنىشىشىڭىز ئەمەسمۇ سىلەرنى تەبرىكلەيمىز. سىدنېيدىكى يەرلىك مىللەتلەرنىڭ، يەنى ياشلار ئۇچرىشىشىغىمۇ سىزنى تەكلىپ قىپتۇ، بۇ يەردىمۇ ئۇيغۇر مۇقاملىرىنى ئورۇنلاپسىز. بۇ پائالىيەت ھەققىدە رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنى قىسقىچە خەۋەرلەندۈرۈپ قويسىڭىز.
بۇ يىل يەنە مۇشۇ توققۇزىنچى ئايدا قويۇلغان ئويۇنلار ئىچىدە زور ئەھمىيەتكە ئىگە دۆلەتلىك فېستىۋالغا ئالاھىدە تەكلىپ بىلەن قاتناشتىم. يەر ئىگىلىرىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىدا فېستىۋال توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى ئاۋسترالىيە سىدنېي ئولىمپىك پارك

ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى يەر ئىگىلىرىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلىدۇ. ھەرقانداق ئىشتا يەر ئىگىلىرىنىڭ ھەق-ھوقۇقىنى ھۆرمەت قىلىپ، تەلەپ-پىكىرلىرىنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئۇلارنى قوغدايدۇ. مەن شۇنى سېلىشتۇردۇمكى، بىزنىڭمۇ دۆلىتىمىز بولغان، بىزمۇ يەر ئىگىسى، بىز ئانا تۇپراقنىڭ ئىگىسى تۇرۇپ، دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ۋەتەنسىز، سەرگەردانچىلىقتا ياشاۋاتىمىز. ئۇيغۇرستان چوقۇم ئۇيغۇرنىڭ بولۇشى كېرەك. ۋەتەن ئىچىدىكى يەر ئىگىلىرى بولغان ئۇيغۇر، ئۆزبەك، قازاق ۋە ھەر مىللەتلەر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتىدۇ. بايلىقىمىز تالان-تاراج بولماقتا. تىلىمىز، دىنىمىز، مەدەنىيىتىمىز يوقىلىش گىردابىدا تۇرماقتا. مەن بۇ بېشىمىزغا كېلىۋاتقان ئېغىر پاجىئەلەرنى ئاۋسترالىيە يەرلىك خەلقى ۋە ھەر مىللەت خەلقىگە

بىزنىڭ خەلقىمىز ئۆزىمىزنىڭكى روھىنى چۈشەنمىسەك بولمايدىكەن. دېمەك، ھەممىسى ئالدى بىلەن ئۆزىمىزنىڭكى تىرىشچانلىققا باغلىق ئىكەن، ئىككىنچىسى. ھەممىمىز ئۈمىدىمىزنى يوقاتمايلى. سۆھبىتىمىزگە ئالاھىدە ۋاقىت ئاجراتقىنىڭىز ئۈچۈن سىزگە تەشەككۈر ئېيتىمىز، بارلىق ئىشلىرىڭىزغا ئۇتۇق تىلەيمىز. كۆپ رەھمەت ئۇكام.